ນີ້ແມ່ນກາເລັກ ທອງວິໄລ ຮ່ວມກັບ SBS ເປັນພາສາລາວ ສຳລັບມື້ນີ້ ວັນເສົາທີ 5 ກັນຍາ ປີ 2020 ຫົວຂໍ້ຂ່າວທີ່ຄິດວ່າສຳຄັນສຳລັບພາກລາຍການໃນມື້ນີ້ ພັກເລເບີອົດສະຕຣາເລຍດັນໃຫ້ລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍຈົ່ ງຄ້ຳຈູນຄົນອົດສະເຕຣລຽນທີ່ຄ້າງຄາຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ ມີຄົນອົດສະເຕຣລຽນສອງຄົນຢູ່ໃນກຳປັ່ນທີ່ຈົມນ້ຳທະເລໃນແຫຼມເກົາຫຼີ ຜູ້ຊ່ຽວຊານບໍ່ເຊື່ອວ່າ Alexei Navalny ບໍ່ຖືກເບື່ອໂດຍຢາ nerve agent ຂອງຣັດເຊຍ ຂ່າວທົ່ວໄປ ພັກເລເບີອົດສະຕຣາເລຍດັນໃຫ້ລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍຈົ່ງສະໜັບສະໜູນຄ້ຳຈູນຄົນສັນຊາດອົດສະຕຣາເລຍທີ່ຄ້າງຄາຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ ຍ້ອນວິກິດໂຄວິດ-19 ທີ່ລາມອອກມາຈາກສາທາລະນະລັດປະ ຊາຊົນຈີນໄປທົ່ວໂລກນີ້ ໃນເວລານີ້ຈຳນວນຄົນທີ່ເຂົ້າມາຍັງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຈາກຕ່າງປະເທດ ແມ່ນໃຫ້ເຂົ້າມາໄດ້ພຽງແຕ່ 4,000 ຄົນສຳລັບແຕ່ລະສັບປະດາ ຄົນສັນຊາດອົດສະຕຣາເລຍນັບເປັນຫຼາ ຍໆພັນຄົນຄ້າງຄາຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດຍ້ອນໂຄວິດ-19 ແລະ ຢ່າງແຮງຢາກກັບຄືນເຂົ້າມາຍັງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ຫຼາຍຄົນນັ້ນບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນຍົນກັບມາຍັງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຢ່າງລຽນຕິດ ຫຼື ຖືກບອກໃຫ້ຊື້ ປີ້ຍົນຊັ້ນທຸລະກິດທີ່ມີລາຄາແພງກວ່າ ເຖິງວັນນີ້ມີການກະຕວງວ່າຄົນອົດສະເຕຣລຽນທີ່ຄ້າງຄາຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດມີເຖິງ 19,000 ຄົນ ຍານາງ Anna Melos ບິນໄປຍັງປະເທດອັງກິດໃນຄາວປີ 2019 ເພື່ອວ່າຄູ່ຊີວິດຂອງຍານາ ງຈະມີໂອກາດໄດ້ຢູ່ກັບຄອບຄົວ Melos ຊີ້ແຈງຕໍ່ SBS ວ່າ ຍານາງເຫັນວ່າມີຄວາມຍາກຊາທີ່ຈະກັບບ້ານໄດ້ ກະທັ່ງທີ່ຍານາງມີປີ້ຍົນຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ທີ່ນັ່ງ ວັນເວລາຂຶ້ນຍົນຖືກປ່ຽນແປງ ນີ້ເປັນຄັ້ງທີສາມແລ້ວ ແລະ ມັນ ບໍ່ມີທາງທີ່ຈະລົງສູ່ Melbourne ແລະ ບໍ່ມີທີ່ນັ່ງສຳລັບທີ່ຈະບິນມາຍັງເມືອງອື່ນ ຖ້າຫາກວ່າລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍບໍ່ປ່ຽນແປງຈຳນວນຄົນທີ່ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າມາຍັງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍໄດ້ ກຳປັ່ນຕ່າງງົ ວໄປຍັງປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ປະສົບກັບລົມໄຕ້ຝຸ່ນອັນຮ້າຍແຮງຫົວໜຶ່ງໃນທະເລທີ່ບໍ່ໄກຫ່າງຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ໃນເຮືອນັ້ນມີຄົນເຮືອ 40 ຄົນ ທີ່ເປັນຄົນອົດສະເຕຣລຽນສອງຄົນ ແລະ cattle ງົວຈ າກປະເທດນິວຊີແລນນັບເປັນຫຼາຍໆພັນໂຕ ກຳປັ່ນນັ້ນຄື Gulf Livestock 1 ຖືກລົມໄຕ້ຝຸ່ນທີ່ມີຊື່ວ່າ ມາສັກ ໃນທະເລແຫຼມເກົາຫຼີ ເຊື່ອວ່າເຮືອນັ້ນຈົມນ້ຳທະເລ Winston Peters ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດຂອງປະເທດນິວຊີແລນເວົ້າວ່າ ໃນກຳປັ່ນນັ້ນກໍມີຄົນນິວຊີແລນສອງຄົນ ກະຊວງຕ່າງປະເທດນິວຊີແລນ ກໍດູແລຄອບຄົວອົດສະຕຣາເລຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກຳປັ່ນນັ້ນ ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນດ້ານການວິເຄາະວິໄຈບໍ່ເຊື່ອການອ້າງອີງຂອງຣັດເຊຍທີ່ ວ່າບໍ່ມີຢາພິດ nerve agent ໃດໆຖືກນຳມາໃຊ້ເບື່ອທ່ານ Alexei Navalny Navalny ເປັນຜູ້ຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ Putin ແລະ Putin ແລະ ການກິນສິນບົນສໍ້ລາດບັງຫຼວງໃນຣັດເຊຍ ຜູ້ກ່ຽວຖືກເບື່ອຢູ່ທີ່ໄຊເບເຣຍ ເຂດນ້ຳແດນດິນຂອງປະເທດຣັດເຊຍ ແ ຕ່ປະເທດເຢຍລະມັນຊ່ວຍເອົາຜູ້ກ່ຽວໄປປິ່ນປົວຢູ່ກຸງເບີລິນ ທາງການເຢຍລະມັນເປີດເຜີຍວ່າ ຜູ້ກ່ຽວຖືກເບື່ອໂດຍໃຊ້ຢາທີ່ຣັດເຊຍສ້າງຂຶ້ນມາ ຄືຢາ Novichok ພາເວລ ຟາລເຈນອບ ນັກວິເຄາະວິໄຈທີ່ມົດສະກູເ ວົ້າວ່າ ຣັດເຊຍປະຕິເສດ ກ່ຽວກັບທີ່ວ່າ nerve gas agent ຖືກກວດເຫັນຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ທີ່ຖືກເບື່ອ ຄື Alexei Navalny ກ່ຽວກັບຣັດເຊຍອີກມີຢູ່ວ່າ ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດຣັດເຊຍກ່າວຫາວ່າ ລັດຖະບານໂປໂລຍໃຊ້ການໂຄສະ ນາຊວນເຊື່ອແຊກແຊງແນວຄິດຂອງສາທາລະນະຊົນຂອງປະເທດເບລາຣຸສ ການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດເບລາຣຸສ ມີການໂຕ້ຖຽງກັນກ່ຽວກັບຜົນການເລືອກຕັ້ງທີ່ຖືກປະກາດອອກມາວ່າ Alexander Lukashenko ເປັນຜູ້ຊະນະເ ລີດ ນີ້ພາໃຫ້ມີການປະທ້ວງຮຸນແຮງ ແລະ ອັນໃຫຍ່ໂຕມະຫາສານຂຶ້ນໃນເບລາຣຸສ ຣັດເຊຍຫ່ວງໃຍວ່າ ໂປໂລຍຢາກເອົາຫຼາຍເຂດຂອງເບລາຣຸສໄປຢູ່ການປົກປ້ອງຂອງໂປໂລຍ Maria Zakharova ໂຄສົກຕາງໜ້າກະຊວ ງຕ່າງປະເທດຣັດເຊຍເວົ້າວ່າ ຄະນະກຳມະການຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດຄວນສະໜັບສະໜູນພຽງແຕ່ລັດຖະບານເບລາຣຸສ ຍັງມີຄວາມຫວັງທີ່ວ່າ ຍັງຈະຊອກເຫັນໄດ້ຄົນທີ່ຖືກໄພຂອງຂີ້ເຈຍທີ່ແຕ ກລະເບີດຂຶ້ນໃນທ່າກຳປັ່ນເບຣຸດ ພາຍຫຼັງທີ່ມີສັນຍານອັນຄ່ອຍໆດັງອອກມາຈາກສະຖານທີ່ແຫ່ງໜຶ່ງທີ່ມຸ່ນສະຫຼາຍເພພັງຢ່າງຮ້າຍແຮງຈາກລະເບີດຂີ້ເຈຍນັ້ນ ມີ 200 ຄົນຕາຍຍ້ອນທີ່ຂີ້ເຈຍແຕກລະເບີດຂຶ້ນນັ້ ນແລ້ວ ອັນວ່າຄວາມເສຍຫາຍໃນດ້ານວັດຖຸ ແລະ ເຄຫະສະຖານນັ້ນ ແມ່ນສຸດແສນຈະພັນລະນາໄດ້ ແລະ ປະຊາຊົນເລບານອນຍັງໃຈຮ້າຍຢູ່ຕໍ່ໄປ ພາຍຫຼັງທີ່ກອງທັບຂອງປະເທດເລບານອນຮູ້ເຫັນເຄມີຕ່າ ງໆຕື່ມອີກຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ແຕກລະເບີດຂຶ້ນນັ້ນ ຂີ້ເຈຍໃນທ່າເຮືອທີ່ແຕກລະເບີດຂຶ້ນນັ້ນເປັນເຫດການດົນນານມາແລ້ວ ໄດ້ປະມານເດືອນໜຶ່ງແລ້ວ ນີ້ແປວ່າໂອກາດທີ່ຈະຊອກເຫັນຄົນທີ່ຍັງມີຊີວິດລອດຕາຍຈາ ກລະເບີດນັ້ນ ແມ່ນວ່າມີເປີເຊັນໜ້ອຍຫຼາຍແທ້ໆ Joe Biden ຜູ້ຕາງໜ້າພັກເດໂມແຄຣັດສະຫະລັດອາເມລິກາ ທີ່ແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ພົບປະກັນກັບຄອບຄົວ ຈັບໂກ ເບລກ ທີ່ຖືກຍິງໃສ່ຫຼັງຫົກ ນັດ ເມື່ອຜູ້ກ່ຽວຖືກຕຳຫຼວດວິສຄອນຊິນຈັບຜູ້ກ່ຽວຢູ່ ຜູ້ກ່ຽວເປັນຄົນຜິວດຳ ຕຳຫຼວດນັ້ນເປັນຄົນຂາວ Donald Trump ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດອາເມລິກາໄປຢ້ຽມຢາມຖາມຂ່າວເມືອງ Kenosha ລັດວິສຄອນຊິນ ສະຫະລັດອາເມ ລິກາແລ້ວ ທີ່ເປັນບ່ອນທີ່ເກີດເຫດຍິງກັນຂຶ້ນນັ້ນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ພົບປະກັບຄອບຄົວຜູ້ທີ່ຖືກຍິງ ຈອຈ ໂຄລ ໄອຍະການໃຫຍ່ຂອງລັດວິສຄອນຊິນເວົ້າວ່າ ການມີຜູ້ນຳຕ່າງໆຂອງຂັ້ນແຫ່ງຊາດ ມາຫາຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນສາ ມາດເປັນການປົວແປງໄດ້ ຖ້າຫາກຖືກກະທຳຂຶ້ນໂດຍວິທີການອັນຖືກຕ້ອງ ແມ່ຄົນໜຶ່ງທີ່ມີອາຍຸ 27 ປີ ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ຂ້າເດັກນ້ອຍ 5 ຄົນ ທີ່ຖືກພົບເຫັນຕາຍຢູ່ໃນຕຶກຫຼັງໜຶ່ງທີ່ Solingen ໃນປະເທດເຢຍລະມັນ ເດັກນັ້ນ ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 1 ຂວບຫາ 8 ປີ ສາມຍິງສອງຊາຍ ຕຳຫຼວດເວົ້າວ່າ ສະຖານະການຂອງສະຖານະພາບຍັງບໍ່ແຈ່ມແຈ້ງ ແລະຍິງອາຍຸ 17 ປີນັ້ນຍັງບໍ່ຢູ່ໃນສະພາບທີ່ຈະຖືກສືບສວນໄດ້ເທື່ອ ເພາະຍັງຢູ່ໃນໂຮງພ ະຍາບານຢູ່ ຍ້ອນໄດ້ຮັບຄວາມບາດເຈັບຈາກລົດໄຟຢູ່ທີ່ Düsseldorf Sir Keir Starmer ຜູ້ນຳຂອງພັກ Labour ຂອງປະເທດອັງກິດຕິຕຽນທ່ານ Tony Abbott ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີອົດສະຕຣາລີຍ ທີ່ວ່າທ່ານອາດຈະມີບົດບາດອັນສຳຄັນກ່ຽວກັບກ ານຄ້າຂອງປະເທດອັງກິດ ທ່ານເວົ້າວ່າ ອາເບີດຈະບໍ່ເປັນບຸກຄົນອັນຖືກຕ້ອງເພື່ອຕາງໜ້າການຄ້າຂອງປະເທດອັງກິດ ພາຍຫຼັງທີ່ປະເທດອັງກິດອອກຈາກສະຫະພັນຢູໂຣບແລ້ວ ເຊື່ອວ່າອາເບີດກຳລັງປຶ ກສາຫາລືກັນກັບຄະນະກຳມະການການຄ້າຂອງປະເທດອັງກິດຢູ່ ແຕ່ທ່ານສະຕາເມີເຫັນວ່າ ອາເບີດບໍ່ຄວນຖືກພິຈາລະນາເບິ່ງສຳລັບບົດບາດຂັ້ນສູງນັ້ນ ທາງການຂອງນາຍົກອັງກິດບໍ່ຍອມໃຫ້ຄວາມກະ ຈ່າງແຈ້ງກ່ຽວກັບທີ່ວ່າທ່ານອາເບີດຈະຖືກຄັດເລືອກເອົາຫຼືບໍ່ ແຕ່ກໍບອກວ່າຍັງບໍ່ມີການຊີ້ຂາດຫຍັງເທື່ອ ທາງການ Murray Darling Basin Authority ຂອງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ອາດຜ່ອນຄາຍອຳນາດການປະຕິຮູບນ້ຳ Murray Darling ການປ່ ຽນແປງນັ້ນ ຄົງເປັນທີ່ບໍ່ພໍຈິດພໍໃຈສຳລັບຫົວນິຍົມຊົມຊອບອະນຸຮັກແວດຮ້ອມ ແຕ່ຄົງເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ຊົນລະປະທານນ້ຳ Murray ມີຄວາມຊົມຊື່ນດີໃຈນຳ ກ່ອນນີ້ Australian Competition and Consumer Commission ດັນໃຫ້ມີການປະຕິຮູບຕະຫຼາດການຊື້ຂາຍນ້ຳ ຍ້ອ ນທີ່ທາງການພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດຂອງຊຸມຊົນ ແລະຄວາມຫ່ວງໃຍໃນດ້ານແວດລ້ອມມີຄວາມເກິ່ງກັນ ມີການຍົກເລີກ Environment Water Buyback ແລ້ວ ໜັງສືລາຍງານໃໝ່ອັນໜຶ່ງເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ສູນກາງ Cyber Security Center ແຫ່ງ ຊາດຂອງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ໄດ້ໂຕ້ຕອບຕ້ານການນາບຂູ່ຕ່າງໆເຖິງ 2,000 ຄັ້ງ ເພື່ອປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງທ້ອງຖິ່ນອົດສະເຕຣເລຍ ຍານາງ Linda Reynolds ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍເວົ້າວ່ າ ທາງການ Australian Signal Directorate ດັນຄືນຜູ້ທີ່ລະເມີດກົດໝາຍຈາກຕ່າງປະເທດ ເພື່ອເປັນການພະຍາຍາມຢຸດຢັ້ງກິດຈະການອັນບໍ່ຈົບບໍ່ດີຕ່າງໆ ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍແນະນຳ ໃຫ້ຄົນທັງຫຼາຍໃນປະເທດອົດສະເຕຣ ເລຍຈົ່ງໃຊ້ພາສເວີດອັນແຂງແຮງດີ ປັບໃຫ້ມັນທັນການ ແລະໃຫ້ລະມັດລະວັງໃນການໃຊ້ສອຍອິນເຕີເນັດຂອງສາທາລະນະຊົນ ເພື່ອເປັນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆນານາ
ໂດມິນິກ ທີມ ດາລາເທນນິສຂອງປະເທດອົດສະເຕຣຍ ຊະນະ Sumit Nagal ແຫ່ງປະເທດອິນເດຍ ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວໃນຮອບ 3 ຂອງການແຂ່ງຂັນກັນຂັ້ນ US Open ໃນວັນອັງຄານແລ້ວນີ້ Nagal ເປັນຄົນອິນເດຍຜູ້ແລກໆໃນໄລ ຍະ 7 ປີທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ຊະນະ Single Match ໄດ້ຢູ່ທີ່ Flushing Meadows ແລະທີ່ Open ທີ່ນິວຢອກ ມີໂນ ຄົນ Australian ກໍຊະນະຝຣັ່ງເສດຄື Gasquet ໄດ້ ແລະໃນດ້ານເພດຍິງ Pironkova ແຫ່ງບັງກາຣີ ກໍຊະນະມາກູຣູຊາ ຈາກປະເທດສະເປນໄດ້ໃນຮອບ 2 ກ່ຽວກັບຂ່າວນ້ຳເ ງິນແລະອາກາດ ຂໍອະໄພທີ່ບໍ່ສາມາດນຳມາສະເໜີສູ່ທ່ານໄດ້ ເພາະວ່າລາຍການພາສາລາວໃນມື້ນີ້ ຖືກຈັດທຳຈາກບ້ານຈາກເຮືອນ ຍ້ອນການໄປລ້າໄປການບໍ່ໄດ້